SBS Radio ລາວ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນ ການສືບສວນເບິ່ງທະຫານພິເສດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີກະທຳອາດຊະຍາກຳສົງຄາມໃນປະເທດອັບການິສະຖານ ອາດຈະກິນເວລ່ຳເວລາເຖິງ 10 ປີ ຣີພັບລິກັນໃນສ ະຫະລັດອາເມລິກາຖືກຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຮັບຮູ້ເອົາຜົນການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ແກ້ໄຂໂຄວິດ-19 ໃນດ້ານເຕະບານ NRL ມີຄົນຊົມເບິ່ງໜ້ອຍລົງ ຂ່າວທົ່ວໄປ ການສືບສວນເບິ່ງການກ່າວຫາທີ່ວ່າກຳລັງທະຫານ ພິເສດຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍລ່ວງລ້ຳກົດເກນເສິກສົງຄາມໃນປະເທດອັບການິສະຖານ ອາດຈະກິນເວລ່ຳເວລາດົນນານເຖິງ 10 ປີ ຈຶ່ງຈະແລ້ວ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍ ຕັ້ງຫ້ອງການ ການສືບສວນພິເສດອັນໜຶ່ງຂຶ້ນແລ້ວ ເພື່ອກວດເບິ່ງໜັງສືລາຍງານກ່ຽວກັບການກ່າວຫານັ້ນ ທີ່ວ່າການລະເມີດນັ້ນເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2005 ຫາປີ 2016 ຈາກການສືບສວນໂດຍນາຍພົນ Paul Brereton ທີ່ເປັນສ່ວນເພື່ອສາທາລະນະຊົ ນຈະຖືກເປີດເຜີຍອອກມາໃນສັບປະດາໜ້ານີ້

ຜູ້ອຳນວຍການການຟ້ອງຮ້ອງຕ່າງໆ ນັກວິທະຍາສາດຊັ້ນນຳຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກຳລັງບອກເຕືອນຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຈົ່ງຕຽມເນື້ອຕຽມຕົວໃສ່ດິນຟ້າອາກາດອັນເຮື້ອຮ້າຍ ຮ້າຍກ າດ ຍ້ອນອຸນຫະພູມທະວີຂຶ້ນມື້ໜ້າ ນັກວິທະຍາສາດດ້ານອາກາດຂອງຫ້ອງການອຸຕຸນິຍົມ Bureau of Meteorology Australia ແລະ CSIRO ແລະ Industrial Research Organisation ໃນວານນີ້ທີ 13 ເຜີຍແຜ່ໜັງສືລາຍງານອັນທີ 6 ອອກມາແລ້ວ ໜັງສືລາຍງານນັ້ນເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ໃ ຫ້ຊາບເຖິງອຸນຫະພູມທີ່ສະເລ່ຍແລ້ວຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ທະວີຂຶ້ນພາຍໃນ 1.44 ອົງສາເຊລຊຽສ ຕໍ່ແຕ່ປີ 1910 ເປັນຕົ້ນມາ Dr. Karl Braganza ໜ້າທີ່ການກະຕວງໂດຍຫ້ອງການອຸຕຸນິຍົມນັ້ນ ຄື Climate Environment Prediction Services ເວົ້າວ່າ

ໃນວັນນີ້ທີ 13 ຜູ້ນຳຂັ້ນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ລັດຕ່າງໆ ສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບການຈະຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຕື່ມອີກ ສຳລັບທົ່ວປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໃນກອງປະ ຊຸມນັ້ນ ສຳຄັນສຸດແມ່ນກ່ຽວກັບການຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ສຳລັບທົ່ວປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍ ຢາກໃຫ້ເປີດອົດສະເຕຣເລຍຄືນໃໝ່ ພາຍໃ ນຄຣິສມາສປີ 2020 ຍ້ອນຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ມີນ້ອຍລົງ ແຕ່ທ່ານໝໍທັງຫຼາຍບອກເຕືອນຕໍ່ຕ້ານການຈະກະທຳເຊັ່ນນັ້ນໄວເກີນໄປ ສະມາຄົມການແພດອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ການປ່ອຍໃຫ້ມີການເຕົ້າໂຮ ມກັນໄດ້ຢ່າງມາກມາຍ ແລະ ການມີຄົນຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນຕຶກໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ອາດຈະນຳພາໃຫ້ມີການເພິ່ງພໍໃຈ ຄືໝິ່ນປະໝາດ ຄະນະລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ກໍສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນກ່ ຽວກັບການບໍລິການຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ສຳລັບທົ່ວປະເທດອົດສະເຕຣເລຍດ້ວຍ Republican ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຖືກຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຮັບຮູ້ເອົາຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ປາກົດວ່າ Joe Biden ເປັນຜູ້ຊະນະ ແລະ ຈົ່ງແກ້ໄຂວິກິດໂຄວິດ-19 ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດສະຫະລັດອາເມລິກາເວົ້າວ່າ ຝ່າຍທີ່ຕໍ່ຕ້ານດ້ານການເມືອງນັ້ນ ຈຳຕ້ອງກັບຄືນເຂົ້າສູ່ເລື່ອງລາວ ກົດໝາຍການຜ່ອນຄາຍ ມູນຄ່າຫຼາຍໆພັນລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບພວກທີ່ຖືກແຕະຕ້ອງທີ່ສຸດໂດຍວິກິດໂຄວິດ-19 ຍານາງ Nancy Pelosi ໂຄສົກສະພາປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະນາມສິ່ງໜຶ່ງ This is a red alert and all hands on deck, but it should have been a long time ago.

ໃນ hospitality ໃນປະເທດສະເປນ ລົງຖະໜົນຫົນທາງປະທ້ວງຂຶ້ນທີ່ Seville ຕໍ່ຕ້ານການລັອກດາວກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດສະເປນ ລັດຖະບານອັນດາລູເຊຍໃນສັບປະດານີ້ ສັ່ງໃຫ້ປິດກິດຈະການຕ່າງໆ ອັນບໍ່ຈຳເປັນ ຮ່ ວມດ້ວຍບາ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ບົ່ງວາງເຄີຟິວອອກມາ ສຳລັບແຕ່ 10 ໂມງຄ່ຳ ເປັນຕົ້ນໄປ ໃນແຂວງກຣານາດາ ທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນທັງໝົດຖືກປິດ ຍ້ອນທາງການທ້ອງຖິ່ນພະຍາຍາມແກ້ໄຂການກົດດັນໂ ຮງພະຍາບານຕ່າງໆ Antonio Luque ຜູ້ນຳສະມາຄົມ Hospitality ຂອງແຂວງ Seville ເວົ້າວ່າ

ແລະ ຫຼາຍຂົງເຂດຖືກລັອກດາວເພື່ອຢຸດຕິການແຜ່ຜາຍຂະຫຍາຍໂຕຂອງໂຄວິດ-19 ເດນຽນ ແອນດຣູ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດວິກຕໍເຣຍຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີເວົ້າວ່າ ລັດວິກຕໍເຣຍຄົງບໍ່ຜ່ອນຄາຍການຕ້ ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ກ່ອນໜ້າວັນເວລາທີ່ກະໄວ້ຄື 22 ເດືອນ 11 ສາກົນປີນີ້ 2020 ເກືອບ 2 ສັບປະດາມາແລ້ວ ລັດວິກຕໍເຣຍບໍ່ມີຄົນຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ ຍັງມີ 3 ກໍລະນີທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ທີ່ສອງລາຍຢູ່ໃນໂຮງພະຍ າບານ ແຕ່ສະເລ່ຍແລ້ວແມ່ນເປັນກັນ 0.1 ກິມ ພີກ ເລຂາທິການກະຊວງກິດຈະການມະນຸດ ເປັນພະຍານຫຼັກຖານຄົນທີ 3 ຕໍ່ການສືບສວນເບິ່ງຄວາຣັນຕີນໃນໂຮງແຮມໃນລັດວິກຕໍເຣຍແລ້ວ ໃນວັນທີ 12 ແລ້ວນີ້ ທ່າ ນລາອອກຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວໄປ ພາຍຫຼັງທີ່ຍານາງ ມີກາກອສ ລາອອກຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີວ່າການສາທາລະນະສຸກລັດວິກຕໍເຣຍ ແລະ ຄຣິສ ອີເກິລສ໌ ຈາກຫ້ອງການລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣຍດ້ວຍ ຂ່າວຄາວໃ ນວານນີ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຍາມລົມແຮງເຮີຣິເຄນໃນສ່ວນພາກເທິງຂອງໂລກນີ້ແມ່ນບໍ່ລົດລະ ແລະ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ພາຍຸເຮີຣິເຄນອີຕາອ່ອນລົງໄປແລ້ວ ໄປເປັນພາຍຸໂທຣປີໂກ ມັນບິນລົງໃສ່ດິນດອນຕອນຫຍ້າມ າແລ້ວ 4 ຄັ້ງ ແລ້ວກໍເປັນພາຍຸໂທຣປີໂກອັນແລກ ທີ່ຕຳເອົາລັດຟລໍຣິດາໃນເດືອນ 11 ສາກົນປີນີ້ ຄືຕັ້ງແຕ່ປີ 1998 ເປັນຕົ້ນມາດ້ວຍ ໃນດ້ານເຕະບານ Rugby NRL ແມ່ນມີການຕວງວ່າຈຳນວນຄົນທີ່ເບິ່ງທີວີນ້ອຍລົງໃນການແ ຂ່ງຂັນ IFL Second Stage of Origin ຈະດີຂຶ້ນໄດ້ຈັກໜ້ອຍກວ່າເກມໃນຕອນຕົ້ນ ຄົນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນບິດເປີດຊົມເບິ່ງທີວີຊ່ອງເກົ້າ ການແຂ່ງຂັນກັນລະຫວ່າງ New South Wales ແລະ Queensland ທີ່ New South Wales ຊະນະໄປ 34 ຕໍ່ 10 ການຊົມເບິ່ງນັ້ນແມ່ນຫຼຸດ ຕ່ຳລົງ 13 ເປີເຊັນ ຈາກຄົນ 2.8 ລ້ານຄົນທີ່ຊົມເບິ່ງເກມ 2 ໃນປີ 2019 ກ່ຽວກັບນ້ຳເງິນ ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເທົ່າກັນກັບ 73 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.61 ຢູໂຣ 4.80 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,843.59 ດົງຫວຽດນາມ 2,949.54 ຫຼຽນຂ ະເໝນ 21.91 ບາດໄທ 6,730.17 ກີບລາວ ດິນຟ້າອາກາດສຳລັບມື້ອື່ນ ແມລເບີນ ອາດຈະຕົກຝົນຊາເວີ 13-33 ແຄນເບີຣາຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 9-28 ຊິດນີຈະແດດ 16-26 ບຣິສເບນອາດຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 21-31 ດາວິນອາດຈະຕົກຝົນ ຊາເວີ ຫຼື ພາຍຸ 26-35 ເພີດອາດຈະຕົກຝົນຊາເວີໃນເຊົ້າໆ 13-21 ອາດີເລດຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 23-36 ໂຮບາດຈະຕົກຝົນຊາເວີ 1 ຫຼື 2 ຫ່າ 11